ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໂດຍສະເພາະສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ແຕ່ໃດໆມາເປັນຈຸດກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າຢາຝິ່ນ ເຮໂຣອິນ ມໍຟິນ ແລະ ບັ ດນີ້ແມ່ນຢາບ້າ ຕ່າງໆນານາ ເຊິ່ງວ່າໃນຫວ່າງບໍ່ດົນນານແລ້ວນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທຈັບໄດ້ຢາໄອສ໌ 750 ແກຣມ ທີ່ກຳລັງຈະຖືກສົ່ງມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຂ່າວລັກສະນະນີ້ກະບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເກີດຂຶ້ນດຸເນາະ ເພາະວ່າ ອາ ການສົ່ງຢາເສບຕິດທາງໄປສະນີຈັ່ງຊີ້ເນາະ ສົ່ງໄປໃຫ້ປະເທດອອສເຕຣເລຍນີ້ກະ ກະຖືວ່າມັນ ມັນບໍ່ຄ່ອຍມີຂ່າວ

ດຳເນີນຄະດີຕໍ່ໄປ ແລະກະສືບສວນຂະຫຍາຍຜົນໄປເຖິງຜູ້ສົ່ງ ແລະກະປະສານຕຳຫຼວດທາງອອສເຕຣເລຍ ດຳເນີນການໃນສ່ວນຂອງຜູ້ລັບປາຍທາງນຳເນາະ ອັນ ກ່ຽວກັບຢາໄອສ໌ທີ່ວ່າຈັບໄດ້ ທີ່ວ່າ 750 ແກ ຣມ ທີ່ວ່າ ກຳ ກຳລັງຈະມຸ່ງໜ້າມາຍັງນະຄອນແມລເບີນ ປະເທດອອສເຕຣເລຍນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ຮູ້ບໍ່ວ່າຄົນຜູ້ສົ່ງ ອັນ ແມ່ນຄົນສັນຊາດໄທບໍ່ ແລ້ວຜູ້ທີ່ວ່າຕຽມຕົວຮັບຢູ່ນະຄອນແມລເບີນນີ້ ແມ່ນຄົນອາຊີບໍ່ ຄົນໄທບໍ່ ຄົ ນລາວບໍ່ ຫຼື ຫວຽດນາມບໍ່ ຂະເໝນບໍ່ ຮູ້ບໍ່ເນາະລາຍລະອຽດ ອັນນີ້ເນາະ ກະຖ້າ ຖ້າເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງການສົ່ງ EMS ເນາະ ຂອງປະເທດໄທຕອນນີ້ ຜູ້ສົ່ງຈະຕ້ອງສະແດງບັດປະຊາຊົນເປັນຫຼັກຖານນຳ ວ່າຜູ້ໃດ ເປັນຜູ້ສົ່ງ ເຂົ້າໃຈວ່າທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊິມີຫຼັກຖານຂອງ ຂອງຜູ້ສົ່ງຢູ່ວ່າເປັນໃຜ ແຕ່ວ່າບໍ່ເປີດເຜີຍ ສົ່ງໄປໃຫ້ໃຜກະ ກະຊິຮູ້ ເພາະວ່າມີການລະບຸຊື່ນຳ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ສັນຊາດວ່າເປັນໃຜ ກະເປັນຄວາມລັບຂອງທ າງ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພິ່ນກະຊິສືບສວນສອບສວນ ຂະຫຍາຍຜົນຕໍ່ໄປເນາະ ເວົ້າງ່າຍໆຊະວ່າ ບໍ່ວ່າຄົນຜູ້ໃດ ສັນຊາດໃດ ມີຫຍັງກະຢ່າ ທີ່ວ່າສົ່ງພັດສະດຸ ສົ່ງກ່ອງຕ່າງໆ ຜ່ານທາງໄປສະນີໃນປະເທດໄທນີ້ ເຂົາ ເຈົ້າຈະຖາມເບິ່ງບັດປະຈຳໂຕ ຫຼືວ່າບັດປະຊາຊົນ ຫຼືວ່າ Passport Passport ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າບັດປະຈຳໂຕນີ້ມັນ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວມັນປອມແປງໄດ້ ແລະ ອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ປອມແປງໄດ້ງ່າຍຊ້ຳ ອັນນີ້ນີ້ ພວກທີ່ວ່າມັນສົ່ງນີ້ ມັ ນ ມັນ ມັນບໍ່ເງິກງາກປານນັ້ນ ທີ່ຊິເອົາບັດປະຈຳໂຕຂອງຕົນເອງອັນແທ້ໆໄປໃຫ້ເບິ່ງ ມັນຕ້ອງແມ່ນບັດປອມ ຫຼືວ່າແນວໃດນີ້ ອັນ ອັນ ອັນ ອັນນີ້ຮູ້ບໍ່ ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຮູ້ບໍ່ວ່າບັດທີ່ເອົາໄປສະເໜີເພື່ອສົ່ງອັນນີ້ນີ້ນະ ແ ມ່ນ ແມ່ນວ່າແມ່ນບັດປອມ ຫຼືບັດແທ້ ອັນນີ້ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍຍັງບໍ່ເປີດເຜີຍເນາະ ເລື່ອງຂອງບັດທີ່ຖ້າສົ່ງຂອງຜິດກົດໝາຍເນາະ ກະ ກະໜ້ອຍເນາະ ຊິມີເລື່ອງຂອງບັດ ບັດແທ້ໆ ບັດອີ່ຫຼີນີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າໃນສ່ວນຂ ອງການກວດຫາຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມ ກະຊິກວດຈາກລາຍມືເນາະ ທັງຢູ່ທັງກ່ອງ ທັງຢູ່ພັດສະດຸທີ່ ທີ່ຊິສົ່ງ ກໍຊິມີກວດຫາຫຼັກຖານພວກກ່ຽວກັບພວກລາຍ ລາຍມື ກໍຊິເປັນຫຼັກຖານອີກສ່ວນໜຶ່ງເນາະ ຄັນວ່າລາຍມືນີ້ ມັນກະງ່າຍຢູ່ດອກ ຕອນຫໍ່ຫັ້ນກະໃສ່ຖົງມືເນາະ ບັດໄປສົ່ງກະ ຄັນໃສ່ຖົງມືໄປ ເພິ່ນກໍຊິສົງໄສ ຈັ່ງຊີ້ກະເອົາ silicon ມາທາເບິດນິ້ວມືຫັ້ນ ມັນ ມັນກະຈັບຮອຍມືບໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ມັນ ມັນ ມັນມີຫຼ່ຽມກົນຕ່າງໆ ທີ່ວ່າ ສົ່ງອອກສົ່ງເຂົ້າຊັ້ນຕໍ ແຕ່ວ່າຢາ ice 750 ກຣາມ ທີ່ຖືກຈັບນີ້ນະ ມຸ່ງໜ້າມາຍັງນະຄອນ Melbourne ປະເທດ Australia ນີ້ນະ ຊາບບໍ່ວ່າມັນສົ່ງອອກມາຈາກໄປສະນີໃດ ຫຼືວ່າຈາກຈັງຫວັດໃດ ຕຳບົນໃດ ຮູ້ບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ລະບຸເນາະ ວ່າສົ່ງມາອອກມາ ມາຈາກໃສ ແຕ່ວ່າໄປຈັບໄດ້ຢູ່ ຢູ່ສະໜາມບິນເນາະ ໂອ້ ໄປຈັບໄດ້ຢູ່ສະໜາມບິນ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນຢູ່ສູນກາງ ທີ່ວ່າໄປສະນີຕ່າງໆຖືກແຍກ ບ່ອນທີ່ວ່າເຂົາແຍກແຈກຢາຍໄປສະນີຫັ້ນ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນ ອື ຈັບ ຢູ່ສະໜາມບິນ ແມ່ນ ແມ່ນ ຢູ່ສະໜາມບິນເນາະ ກຳລັງຂຶ້ນຍົນບໍ່ ຫຼືວ່າກຽມທີ່ຈະຂຶ້ນຍົນ ຫັ້ນລະ ກຽມທີ່ຈະຂຶ້ນຍົນ ໂອ້ ມັນ ມັນແມ່ນປັດສະດຸດ່ວນ ຄື ຄືຊິແມ່ນມີສູນກາງປັດສະດຸດ່ວນຢູ່ ຢູ່ສະໜາມບິນສຸວັນນະພູມແນ່ເນາ ະ ແມ່ນໆໆ ຢູ່ສຸວັນນະພູມ SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ